ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ເກາະຢູ່ໃນອ່າວຊິດນີກຳລັງຈະຖືກສົ່ງກັບໄປຫາເຈົ້າຂອງເດີມຂອງຕົນ ລັດຖະບານນິວເຊົາເວວ ໄດ້ປະກາດວ່າຈະໃຊ້ເງິນ 43 ລ້ານໂດລາ ເປັນເວລາ 4 ປີ ເພື່ອສ້ອມແປງ ແລະ ຟື້ ນຟູມີແມວ ແລະ ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ກັນອີກວ່າ ເກາະ Goat ໃນຂະນະທີ່ດິນຖືກມອບໂອນໄປໃຫ້ຄະນະກຳມະການທີ່ນຳພາໂດຍຊາວ Aboriginal Goat Island ເປັນສິ່ງທີ່ຄຸ້ນຕາສຳລັບຄົນຊິດນີ ແລະ ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມຫຼາຍຄົນທີ່ມັກ Sydney Harbour ໃນແຕ່ລະ ປີ ເກາະ Goat ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 13 ເກາະ ພາຍໃນສວນສາທາລະນະແຫ່ງຊາດຂອງອ່າວຊິດນີ ມັນເປັນສະຖານທີ່ສຳຄັນໂດຍສະເພາະໃນຫົວໃຈຂອງຊົນຊາວພື້ນເມືອງອອສເຕຣເລຍ ຜູ້ທີ່ຮູ້ວ່າມັນແມ່ນມີແມວ ແລະ ບັ ດນີ້ ມີແມວກຳລັງຈະຖືກສົ່ງກັບໄປຄືນສູ່ເຈົ້າຂອງເດີມຂອງຊາດທຳອິດ ທ່ານນາງ Yvonne Weldon ຮອງປະທານສະພາທີ່ດິນຂອງຊາວ Aboriginal ໃນທ້ອງຖິ່ນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື Metropolitan Local Aboriginal Land Council ກ່າວວ່າ ເກາະດັ່ງກ່າວແມ່ນສິ່ງທີ່ພິເສດສະເ ໝີສຳລັບຊາວ Aboriginal
ຄວາມເປັນວິນຍານຂອງເກາະນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າໃຜແດ່ໃນຈຳນວນພວກທ່ານທີ່ບໍ່ສາມາດຮູ້ສຶກມັນໄດ້ ເພາະວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າອັດສະຈັນ ທີ່ວ່າມັນໄດ້ຜ່ານການທົດສອບຂອງເວລາໃນຄວາມສວຍງາ ມ ແມ່ນແຕ່ຢືນຢູ່ທ່າມກາງທຳມະຊາດທີ່ເປັນພະຍານໃນທີ່ນີ້ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ມັນເປັນເວລາດົນນານເກີນໄປ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ສິ່ງນີ້ຖືກຕ້ອງ ນາຍົກລັດນິວເຊົາເວວ ທ່ ານ Dominic Perrottet ກ່າວວ່າ ການມອບຄືນນັ້ນໄດ້ກາຍເວລາມາດົນນານແລ້ວ ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກຄິດວ່າເປັນເລື່ອງຍາກເກີນໄປ ແລະ ເປັນເວລາດົນເກີນໄປ ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່ານີ້ຄືເພັດເມັດງາມຢູ່ໃນອ່າວຂອງຊິ ດນີ ແລະ ມັນກໍຖືກຖິ້ມໄວ້ຊື່ໆ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີ ການຂາດການບຳລຸງຮັກສາຢູ່ເກາະ ໃນໄລຍະຫຼາຍປີນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າໃນເວລານີ້ມີການທຳຄວາມສະອາດຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງເຮັດ ໃນ ເກາະເອງມີອາຄານຫຼາຍກວ່າ 30 ແຫ່ງ ອາຄານທີ່ເກົ່າທີ່ສຸດທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ປີ ຄ. ສ. 1830 ແລະ ອາຄານທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ໃນປະມານຊຸມປີ 1960 ແລະ ລັດຖະບານກຳລັງໃຊ້ເງິນ 43 ລ້ານໂດລາ ເປັນເວລາ 4 ປີ ຕໍ່ການສ້ອມແປງ ສຳລັບທ່ານ Ben Franklin ລັດຖະມົນຕີກິດຈະການ Aboriginal ໃນລັດນິວເຊົາເວວ ກ່ າວວ່າ ການໃຊ້ຈ່າຍນັ້ນແມ່ນເໝາະສົມທັງໝົດ ຊຶ່ງໂຄງການນີ້ຈະເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ແລະ ຊຸມຊົນຊາວພື້ນເມືອງ ນີ້ຈະເຮັດໂດຍຜ່ານຄະນະກຳມະການໂອນມີແມວ ຊຶ່ງຈະປະກອບ ດ້ວຍຄົນ Aboriginal ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຊິ່ງເໝາະສົມຢ່າງທີ່ສຸດ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງກໍຄື ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາທີ່ດິນເມືອງ ເພາະເຮົາຕ້ອງເຮັດທຸກຢ່າງໃນທຸກບາດກ້າວເພື່ອການຮ່ວມມືຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ກາ ນເປັນສ່ວນຮ່ວມກັບຄົນ Aboriginal ຄະນະກຳມະການທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຟື້ນຟູມີແມວ ຈະມີສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນກຳແພງທະເລ ແລະ ຕົວອາຄານຈຳເປັນຈະຕ້ອງຮັບການສ້ອມແປງ ການເຂົ້າເຖິງ ທ່າເຮືອຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ຍົກລະດັບການບໍລິການນ້ຳ ແລະ ລະບົບທໍ່ນ້ຳເສຍ ແລະ ສິ່ງປົນເປື້ອນເຊັ່ນ ແອສເບສຕອສ ຖືກກຳຈັດອອກໄປຢ່າງປອດໄພ ໃນຂະນະທີ່ເກາະດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ ນາຍົກ ຂອງລັດຫວັງວ່າຈະເຫັນມີແມວກາຍເປັນຈຸດເດັ່ນໃນການບອກເຖິງປະຫວັດສາດຂອງຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ອານານິຄົມ The creation story of Sydney which sits right here ນິທານເລື່ອງການສ້າງຊິດນີຢູ່ບ່ອນນີ້ ແລະ ຄວາມໝາຍທີ່ເກາະນີ້ມີສ ຳລັບປະຊາຊົນຂອງຊາດທຳອິດຂອງພວກເຮົາໃນຄວາມຝັນ ແລະ ຍັງເປັນປະຫວັດສາດຂອງເມືອງອານານິຄົມຊຶ່ງກໍມີຢູ່ທີ່ນີ້ ຄົນທີ່ເປັນນັກໂທດກໍຢູ່ໃນເກາະນີ້ ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຖືກໃສ່ໂສ້ຕິດກັບກ້ອນຫີນເປັນ ເວລາຫຼາຍອາທິດ ກໍບໍ່ໄດ້ໄກຈາກນີ້ ພຽງແຕ່ລົງໄປຕາມທາງນັ້ນ ປະຫວັດສາດ ແລະ ມໍລະດົກຂອງທີ່ນີ້ບໍ່ເຄີຍຖືກບອກເລົ່າມາກ່ອນ ແລະ ນີ້ແມ່ນໂອກາດທີ່ຕ້ອງເລົ່າເລື່ອງຂອງຊາດທຳອິດຂອງພວກເຮົາ ປະ ຫວັດສາດອານານິຄົມຂອງພວກເຮົາ ທ່ານນາງ Yvonne Weldon ກ່າວວ່າ ການໂອນກຳມະສິດໃນສັບປະດາຂອງການປອງດອງແຫ່ງຊາດນັ້ນ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າເກາະດັ່ງກ່າວມີຄວາມໝາຍແນວໃດສຳລັບຊາວ Aboriginal ມາຕະຫຼອດ This island brings together my people ເກາະນີ້ໄດ້ເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ທ່ານ ດັ່ງທີ່ມັນໄດ້ເຮັດມາຫຼາຍຊົ່ວຄົນຂອງອີໂອຣາ ພວກຊົນເຜົ່າຈາກທົ່ວອີໂອຣາໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະ ພວກເຮົາກໍສືບ ຕໍ່ການເຕົ້າໂຮມໃນມື້ນີ້ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ Cath Landers ແລະ Deborah Groarke ຂ່າວ SBS News ຜະລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັດ ວິທະຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ